ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ພົບກັນອີກຕາມນັດໝາຍ ມື້ນີ້ວັນນະສອນຈະກັບມາສະເໜີທ່ານອີກຕາມເຄີຍ ດ້ວຍເພງຕາມຄຳຂໍ ຈະແມ່ນສິນລະປິນຄົນໃດນັ້ນ ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຂອງເຮົາໄດ້ ນະບັດນີ້ ສະບາຍດີ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ຟັງເຂົ້າສູ່ລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກທຸກໆທ່ານ ເພງຖາມຂ່າວບ່າວວຽງຈັນ ຜົນງານເພງຂອງສິນລະປິນສາວລູກຄໍພັນຊັ້ນ ດັ່ງທີ່ເຂົາວ່າ ແສ ງຈັນ ຈັນທະວີໄຊ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນສິນລະປິນລູກທົ່ງໝໍລຳສຽງດີທີ່ຫາໄດ້ຍາກໃນວົງການເພງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ບໍ່ຕ້ອງລໍຊ້າເລີຍ ຮີບໄປຟັງຂັບງື່ມປະຍຸກ ທີ່ວັນນະສອນຂໍຈັດມອບໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ໂດຍສະເພ າະບັນດາທ່ານທີ່ຂຽນທາງອີເມວ ແລະ ຂໍ້ຄວາມຝາກໄວ້ໃນ VOA Website Facebook ແລະ Facebook Live ຕອນອອກອາກາດສົດໆ ແລະ ວັນນະສອນກໍເຊື່ອວ່າຖືກໃຈແຟນລາຍການທຸກໆທ່ານ ໃນບົດເພງຖາມຂ່າວບ່າວວຽງຈັນ ເຊີນໄປຟັງ ພ້ອມໆກັນເລີຍ

ຜູ້ຟັງທີ່ຂຽນເຂົ້າມາຂໍຟັງຜ່ານທາງ Facebook ຂອງ VOA ແລະ ກໍຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່ານ້ອງພອນກື ຄົງຈະຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຂອງພວກເຮົາຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ແລະ ມີຫຍັງດີຢູ່ໃສ ກໍຂໍໃຫ້ນ້ອງຝາກຂໍ້ຄວາມມາຫາພວກເຮົາດ້ວຍ

ເພື່ອກຽດຄົນດີ ອ້າຍນີ້ຂໍລາ
ແລະ ຂໍອຳລາທ່ານດ້ວຍຂັບລຳລາວທີ່ທຸກຄົນມັກ ພໍຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ ພໍເພງນີ້ຂຶ້ນມາຍາມໃດ ໃນທຸກໆງານສັງສັນ ກໍມັກຈະມີຜູ້ຄົນຫຼັ່ງໄຫຼອອກໄປຟ້ອນກັນ ເປັນທຳນອງດັ້ງເດີມ ແຕ່ເນື້ອເພງຖືກແຕ່ງໄວ້ ເພື່ອສັນລະເສີນຄູບາອາຈານ ທີ່ຂັບຮ້ອງໂດຍສາວລາວເຜົ່າມົ້ງ ກິ່ງແກ້ວ ກາວເຈື່ອປາວ ໃນບົດເພງຂັບທຸ້ມຊົມເຊີຍຄູ ຖ້າຟັງແຕ່ສຽງໂດຍບໍ່ໄດ້ຊາບນາມສະກຸນຂອງນ້ອງກິ່ງແກ້ວແລ້ວ ຫຼາຍໆທ່ານຄົງບໍ່ຕ້ອ ງສົງໄສໃນຄວາມເປັນສາວຫຼວງພະບາງ ເມືອງມໍລະດົກໂລກຂອງນ້ອງກິ່ງແກ້ວ ເພາະວ່າສຳນຽງຊັດຖ້ອຍຊັດຄຳ ຂໍໃຫ້ທຸກໆທ່ານມ່ວນຊື່ນໃນວັນທ້າຍສັບປະດາ ກັບລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ນອນຫຼັບຝັນຫວານ ວັນນະສອນ ແກ້ວດາຣາ VOA